ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ໜ້າກັນຍາສິດ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການແທນອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຄືເກົ່າ ສະບາຍດີ ໜ້າກັນຍາສິດ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະໄດ້ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ເກີດມາຈາກໃສ ລະກະຂໍເຊີນທ່ານພົບກັບ ທ່ານດັອກເຕີໄດ້ເລີຍ ສຳພາດເພິ່ນໃນມື້ນີ້ ຂໍເຊີນ ສະບາຍດີດັອກເຕີ
ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ກ່ອນອື່ນເນາະ ກະຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳດັອກເຕີຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ລະກະຢາກຂໍໃຫ້ດັອກເຕີແນະນຳຕົນເອງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຈັກແດ່ວ່ າ ຊື່ແນວໃດ ລະກະປະຈຳການຢູ່ໃສເນາະ ຮັບໜ້າທີ່ຜິດຊອບແນວໃດແດ່ຫັ້ນນະເນາະ ເຈົ້າ ອາ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ວ່າ ອາ ດັອກເຕີ ສິດທິພັນ ເນາະ ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນປະຈຳການຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍພາກໃຕ້ເນາະ ໂຮງໝໍແຂວງ ຈຳປາສັກ ເຈົ້າເນາະ ອາ ເປັນໝໍສະເພາະທາງກ່ຽວກັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອເນາະ ຫຼືວ່າພວກປະເພດໄຂ້ຕ່າງໆເອງລະເນາະ ລວມເຖິງໄຂ້ຍຸງລາຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຈົ້າ
ໂອ ກະຢາກໃຫ້ດັອກເຕີ ອັນ ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບອາການຂອງໄຂ້ເລືອດອອກເປັນຈັ່ງໃດ ລະເກີດມາຈາກໃສ
ອາ ໄຂ້ເລືອດອອກເນາະ ຫຼື ອາ ພາສາ ອາ ຊາວບ້ານ ຫຼື ພາສາບ້ານເຮົາ ເຂົານິຍົມເອີ້ນວ່າໄຂ້ຍຸງລາຍເນາະ ແມ່ນອັນດຽວກັນເນາະເຈົ້າເນາະ ອາ ສາເຫດຂອງມັນນີ້ແມ່ນ ອາ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສເນາະ ທີ່ ມີ 4 ສາຍພັນເນາະ ກະຄື ເອີ ສາຍພັນ DENV 1 DENV 2 DENV 3 ແລະ ແລະ DENV 4 ເຊິ່ງໄວຣັສໂຕນີ້ເນາະ ມັນຈະອາໄສຍຸງເປັນພາຫະນະໃນການສົ່ງເຊື້ອ ເອີ ຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນໜຶ່ງລະເຈົ້າເນາະ ເປັນພາຫະນະນຳເຊື້ອ ຄື ວ່າຍຸງໂຕນັ້ນໄປກັດຜູ້ໃດເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ແລ້ວໄປກັດຜູ້ອື່ນ ຜູ້ນັ້ນກະຊິເປັນນຳ ແບບຊີ້ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວເຈົ້າ ຖືກຕ້ອງແລ້ວເຈົ້າ ໂອ ບັດນີ້ເນາະ ອັນ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ມີອາການສະແດງອອກແນວໃດເ ຈົ້າ ອັນ ຢາກໃຫ້ທ່ານ ຢາກໃຫ້ດັອກເຕີອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກແດ່ ອາ ໄຂ້ເລືອດອອກກໍຈະມີອາການສະແດງອອກຢູ່ 2-3 ໄລຍະເນາະເຈົ້າເນາະ ໄລຍະທຳອິດຈະເອີ້ນວ່າເປັນໄລຍະໄຂ້ ຄືຄົນເຈັບ ອາ ຈະໄດ້ຮັບ ເຊື້ອມາປະມານອາທິດໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນລະ ຄົນເຈັບກໍຈະມີອາການໄຂ້ ໄຂ້ສູງ ກິນຢາລົດໄຂ້ກໍຈະບໍ່ຄ່ອຍຕອບສະໜອງປານໃດເນາະ ຫຼື ລົດໄຂ້ກໍໄດ້ພຽງແຕ່ຊົ່ວໄລຍະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ລະກະໄຂ້ຄືນມາເນາະ ເ ຊິ່ງໄລຍະທຳອິດນີ້ເອີ້ນວ່າເປັນໄລຍະໄຂ້ ເຊິ່ງມີໄລຍະໄຂ້ຢູ່ປະມານມື້ທີໜຶ່ງ ຫາມື້ທີ 3 ມື້ທີ 4 ເນາະເຈົ້າເນາະ ຈະເປັນໄລຍະທີ່ວ່າຄົນເຈັບໄຂ້ ລະກະຕົວທີ 2 ແມ່ນຈະເປັນໄລຍະເອີ້ນວ່າໄລຍະວິກິດ ໄລຍະ critical ເນາະ ສຳລັບບາງຄົນເນາະ ອາດຈະເກີດໄລຍະວິກິດນີ້ໄດ້ ກະຄື ອາ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີອາການສົນ ກະຄືອາດຈະມີເລືອດອອກເນາະ ຕາມເຟັ້ນແຂ້ວ ເລືອດດັງອອກ ຫຼື ອາດຈະມີການເຈັບໃນທ້ອງເນາະ ມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳ plasma ທີ່ຢູ່ໃນເລືອດອອກມາຢູ່ໃນຊ່ອງທ້ອງເນາະ ເຮັດໃຫ້ມີການ ທ້ອງເບັງເນາະ ເຈັບທ້ອງແໜ້ນທ້ອງເນາະ ຫາຍໃຈຍາກ ພວກນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮຸນແຮງເຖິງຊັອກ ແລ້ວກໍເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທີ່ຮີບດ່ວນ ແລ້ວກໍຖືກວິທີເນາະເຈົ້າເນາະ ອາ ສ່ວນໄລຍະທີ 3 ກໍຈະເປັນໄລຍະພັກຟື້ນ ກໍຄືໄລຍະພັກຟື້ນແມ່ນມື້ທີ 6 ເນາະ ມື້ທີ 6 ຂຶ້ນໄປເນາະ ມື້ທີ 6 ທີ 7 ຄົນເຈັບກໍຈະຄ່ອຍໆ ດີຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າຜ່ານໄລຍະວິກິດມາໄດ້ ໂດຍການປິ່ນປົວຂອງແພດໝໍສະເພາະທາງເນາະ
ແລ້ວບັດນີ້ ເອີ ເວລາຄົນເປັນໄຂ້ນີ້ແລ້ວຫັ້ນ ຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງເປັນ ເປັນອັນນີ້ແລ້ວນີ້ ແມ່ນຂັ້ນໃດຈຶ່ງວ່າຕ້ອງໄດ້ລະວັງ ແລ້ວກໍວ່າຂັ້ນໃດທີ່ວ່າຕ້ອງໄປຫາໝໍ ອາ ຖ້າຫາກວ່າຄົນເຈັບມີອາການ ອາ ໄຂ້ພໍຮອດໄປລ ະ ໄລຍະ ອາ 3 ວັນ ແລ້ວມີອາການເຈັບທ້ອງຮ່ວມເນາະເຈົ້າເນາະ ເຈັບເຂດກະເພາະພວກນີ້ເນາະ ຫຼືມີການ ເອີ ຫາຍໃຈຝືດ ມີການໄອພວກນີ້ ມີເລືອດຊຶມຕາມເຟັ້ນແຂ້ວພວກນີ້ ກໍຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໄປຫາໝໍ ເພື່ ອຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດເນາະເຈົ້າເນາະ ຄັນ 3 ມື້ແລ້ວຕ້ອງໄປຫາໝໍເນາະ ເຈົ້າ ຖ້າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຖ້າຄົນແຂງແຮງເນາະເຈົ້າເນາະ ຖ້າວ່າເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ອາດເຄີຍຕິດເຊື້ອ ແຕ່ເຮົາມາຕິດເ ຊື້ອຊ້ຳຄືນ ເປັນເຊື້ອຊະນິດເດີມເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ຄົນເຈັບກໍຈະມີການໄຂ້ 1 ຫາ 3 ວັນເນາະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເນາະ ຄົນເຈັບກໍຈະມີອາການເຊົາໄຂ້ ແລ້ວກໍບໍ່ມີອາການເຈັບທ້ອງ ອັນນີ້ຄືເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍທີ່ເຮົາສາ ມາດກິນນ້ຳ ອາ ເກືອແຮ່ ຫຼືກິນນ້ຳໝາກພ້າວຫຼາຍໆເນາະ ຊ່ວງນີ້ກິນຢາບຳລຸງເນາະ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ ໄລຍະຖ້າເປັນແບບນີ້ ເຮົາຕິດຕາມຢູ່ບ້ານໄດ້ ແຕ່ວ່າຖ້າມື້ໃດທີ່ວ່າຄົນເຈັບໄຂ້ຮອດມື້ທີ 3 ແລ້ ວເນາະ ຍັງມີການໄຂ້ຮອດມື້ທີ 4 ແລ້ວ ຍັງມີເຈັບທ້ອງ ຮ່ວມນຳ ກໍຄືອາການເຕືອນ ຄືເຈັບທ້ອງກໍຄືມີອາການເຕືອນທີ່ເຮົາຄວນທີ່ຈະໄປຕິດຕາມອາການຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼືຄວນເຂົ້າໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍເນາະເຈົ້າເນາ ະ ເຈົ້າ ບັດນີ້ຂໍອະນຸຍາດຖາມ ດຣ ຕື່ມອີກ ອັນນ່າ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ເນາະ ເລີ່ມເປັນໃນຊ່ວງໃດຫຼາຍ ລະດູຮ້ອນບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືລະດູໜາວ
ອາ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເປັນຢູ່ໃນຊ່ວງລະດູຝົນເນາະ ລະດູຝົນ ສ່ວນຫຼາຍເນາະ ຈະເປັນໃນລະດູຝົນ ລະດູຮ້ອນກໍຈະ ອາ ບໍ່ຄ່ອຍພົບປານໃດໃນໄຂ້ເລືອດອອກເນາະ
ໂອ ແລ້ວບັດນີ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ວ່າເພິ່ນຖືພາ ແລ້ວບັງເອີນວ່າເປັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງແນວໃດ ຊິວ່າຕ້ອງກິນຢາໂຕນັ້ນບໍ່ໄດ້ ໂຕນີ້ບໍ່ໄດ້ ເພິ່ນມີຈັ່ງຊີ້ບໍ່ເນາະ ອາ ທີ່ຈິງແລ້ວໃນ ໃນຍິ ງຖືພານີ້ ຖືວ່າຖ້າເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍ ຖືວ່າເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງ ຢ່າງໃຫຍ່ເນາະ ເພາະວ່າອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນທ້ອງມີຄວາມພິການ ຫຼືມີຄວາມເສຍຊີວິດ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ເນາະ ເອີ ແລ້ວກໍອາ ດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ແມ່ເຖິງຂັ້ນວ່າເສຍຊີວິດກໍເປັນໄປໄດ້ເນາະ ຖ້າວ່າຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍໃນໄລຍະນີ້ເນາະ ໂດຍທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍເນາະ ເຂົາເຈົ້າກໍໃຊ້ຊີວິດປົກກະ ຕິໄປເນາະ ອາ ມີໄຂ້ເຂົາເຈົ້າກໍກິນຢາຢູ່ບ້ານເນາະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍ ໂດຍຄວາມທີ່ວ່າຖືພາ ອາ ມີລູກໃນທ້ອງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ການກິນນ້ຳ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ອາ ຈຳກັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າມັນແໜ້ນເນາະເຈົ້ າເນາະ ມັນຈະແໜ້ນກະເພາະ ເວລາຖືພາມັນຈະທ້ອງ ອາ ມີລູກມັນຈະມີການກິນດື່ມໄດ້ໜ້ອຍເນາະ ເຮັດໃຫ້ມີພາວະສ່ຽງອັນຕະລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ຖືພາອີກເຈົ້າເນາະ ອາ ສຳລັບຍິງຖືພານີ້ເຈົ້າ ການກິນຢາຢູ່ບ້ ານ ສຳລັບຍິງຖືພາກໍຄວນ ອາ ກິນຄືກັນກັບຄົນທີ່ບໍ່ຖືພາແຫຼະເຈົ້າ ກິນພວກ ຖ້າມີໄຂ້ກິນລົດໄຂ້ ຖ້າວ່າ ອາ ບໍ່ມີໄຂ້ກໍບໍ່ກິນ ກິນ ອາ ວິຕາມິນ ກິນເກືອແຮ່ເນາະ ພວກໂອຣາລິດ ພວກນັ້ນເນາະເຈົ້າ ປະສົມກັບນ້ຳກິນມື້ໜຶ່ ງ ຕາມທີ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຂອງຮ່າງກາຍເລີຍເນາະເຈົ້າເນາະ ແລ້ວແຕ່ຄົນ ຖ້າວ່ານ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າ 50 ໂລ ກໍຄວນທີ່ຈະກິນຢູ່ປະມານ 2 ເຖິງ 3 ລິດຕໍ່ມື້ເນາະເຈົ້າເນາະ ເຈົ້າ ແລ້ວອາການແຊກຊ້ອນຂອ ງໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ເດເຈົ້າ ມີແນວໃດແດ່ເນາະ
ອືມ ອາການແຊກຊ້ອນຂອງໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ ອາ ພົບຢູ່ເລື້ອຍໆ ກະແມ່ນວ່າມີອາການ ອາ ຊັອກຍ້ອນຂາດນ້ຳເນາະເຈົ້າເນາະ ເຂົາເອີ້ນວ່າ hypovolemic shock ເນາະ ເຊິ່ງເກີດຈາກພາວະນ້ຳຢູ່ໃນເສັ້ນເລືອດເຮົາ ຫຼືວ່ານ້ຳ ເຫຼືອງໃນເສັ້ນເລືອດເຮົາລະ ມີການຮົ່ວໄຫຼອອກໄປຕາມ ອາ ຫວ່າງຈຸລັງ ກະຄືຊ່ອງທ້ອງບໍ ຫຼືວ່າໃຕ້ ຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ມີການບວມຕາມແຂນຂາ ຫຼືມີການທ້ອງເບັງ ນັ້ນຄືການແຊກຊ້ອນຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ສອງມາ ກະແມ່ນ ອາ ອາການທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕັບເນາະ ຕັບມີການອັກເສບບວມນ້ຳເນາະ ເຮັດໃຫ້ໜ້າທີ່ການຕັບເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ ຄືການແຊກຊ້ອນທີ່ວ່າພົບຢູ່ເລື້ອຍໆໃນໄຂ້ຍຸງລາຍເນາະເຈົ້າເນາະ
ຕາມທີ່ວ່າດັອກເຕີຊິ ອາ ໃຫ້ຄຳແນະນຳນີ້ແມ່ນ ເພິ່ນຕ້ອງເປັນ ເບິ່ງວ່າເປັນໄຂ້ຈັກມື້ລະ ຈັ່ງໄປຫາໝໍ ເພິ່ນຄວນໄປຫາໝໍໃນຕອນໃດ
ທີ່ຈິງແລ້ວຄວນ ອາ ທີ່ຈະມາຫາໝໍ ຖ້າຫາກວ່າມີໄຂ້ເຖິງ 3 ວັນເນາະ ຄວນ ອາ ເອະໃຈແລ້ວວ່າເຮົາເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍຫຼືບໍ່ເນາະ ເຮົາຄວນທີ່ຈະມາກວດນຳໝໍວ່າເຮົາເປັນແທ້ບໍ່ ລະເຮົາເປັນ ເຮົາກະຄວນທີ່ຈະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງໝໍເນາະເຈົ້າເນາະ ຖ້າຫາກວ່າ ອາ ໄຂ້ ມາຫາໝໍແລ້ວ ໝໍໃຫ້ຕິດຕາມຢູ່ບ້ານ ຖ້າຫາກວ່າມີອາການເຕືອນ ກໍຄືມີການເຈັບທ້ອງ ແໜ້ນທ້ອງ ກິນດື່ມບໍ່ໄດ້ດີເນາະ ແຮງຍິ່ງຈະຕ້ອງກັບ ມາຫາໝໍເພື່ອຕິດຕາມຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ໂຕນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ບັດນີ້ ອັນຄົນທີ່ວ່າເປັນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ເນາະ ອັນຜູ້ໜຶ່ງນີ້ສາມາດເປັນໄດ້ຈັກເທື່ອເຈົ້າ ຈຶ່ງຈະບໍ່ເປັນອີກເລີຍຫັ້ນນະ
ອື ໂຕນີ້ນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີ ອາ ການຄົ້ນຄວ້າໃດທີ່ຈະຢັ້ງຢືນໄດ້ເທື່ອເນາະ ເພາະວ່າຄົນຜູ້ໜຶ່ງແຫຼະ ສາມາດເປັນໄດ້ຈັກເທື່ອເນາະ ລາງຄົນກະເປັນແລ້ວກະເປັນອີກເນາະ ປີນີ້ເປັນ ປີໜ້າມາ ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ກໍສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ອີກເນາະ ຢ່າລືມວ່າໄຂ້ຍຸງລາຍເຮົາມີ 4 ຊະນິດ 4 ສາຍພັນເນາະ ປີນີ້ ອັນເປັນສາຍພັນນີ້ ປີໜ້າອາດຈະຕິດສາຍພັນອື່ນ ຫຼືອາດຈະຕິດສາຍພັນເກົ່າ ກໍມີອາການໄດ້ຄືກັນເຈົ້າ ຈະບໍ່ມີວ່າເຄີ ຍເປັນແລ້ວ ລະຈະບໍ່ເປັນອີກຈັກເທື່ອ ຍັງບໍ່ທັນມີຢາຕົວໃດທີ່ສາມາດ ອາ ປ້ອງກັນໄດ້ຄື ຄືວັກຊີນອື່ນໆ ເຈົ້າ
ບັດນີ້ເນາະ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ອັນ ກໍມີການໃສ່ເລືອດອີ່ຫຍັງບໍ່ເຈົ້າ ເພາະວ່າ ອັນ ຜ່ານມາເຄີຍລາຍງານຂ່າວເນາະ ອັນວ່າບາງເທື່ອ ອັນ ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກແລ້ວ ບາງເທື່ອຄັງເລືອດກໍເລືອດບໍ່ພໍຫັ້ນນະເຈົ້າ ອັນຕົວນີ້ນີ້ແບບ ອັນເປັນຍ້ອນຈັ່ງໃດເຈົ້າ ເລືອດອອກແບບໃດຫັ້ນນະ ຄືວ່າເລືອດບໍ່ພໍອີ່ຫຍັງປະມານນີ້ ນີ້ແຫຼະເນາະ ອາ ໄຂ້ເລືອດ ໄຂ້ຍຸງລາຍຫຼືໄຂ້ເລືອດອອກເນາະ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເລືອດໄຫຼຕາມ ອາ ເສັ້ ນເລືອດຝອຍຕ່າງໆ ໃນ ໃນ ໃນຮ່າງກາຍເນາະ ຖ້າວ່າເປັນຮຸນແຮງ ຈັ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີການຂາດເລືອດ ຖ້າຂາດເລືອດແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການ ເຂົາເອີ້ນວ່າລະບົບໄຫຼວຽນຈະເຮັດວຽກຜິດປົ ກກະຕິເນາະ ຫຼື ພາວະຊັອກຍ້ອນວ່າຂາດເລືອດເນາະ ສະນັ້ນແລ້ວ ເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ໄດ້ໃຫ້ເລືອດແກ່ຄົນເຈັບທີ່ວ່າມີອາການດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າ ເນາະ ບໍ່ຊັ້ນຄົນເຈັບອາດຈະເສຍຊີວິດໄດ້ເລີຍ ເຈົ້າ ຄັນ ວ່າເຮົາຫາກບໍ່ມີການ ໃຫ້ເລືອດທົດແທນເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ໂອ້ ຖືວ່າເລືອດຫັ້ນໄປໄຫຼວຽນຢູ່ນຳເສັ້ນເລືອດຝອຍຕ່າງໆເນາະ ເພາະວ່າອັນກໍມີພີ່ນ້ອງເຄີຍເປັນຄືກັນ ຊະບອກວ່າຕ້ອງໄດ້ໃສ່ເລືອດໃສ່ຫຍັງ ກໍເລີຍບໍ່ຮູ້ແນ່ນອນວ່າເລືອດໄປອອກຕອນໃດອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ຄືວ່າໄດ້ໃສ່ເລືອດ ເຈົ້າ ເນາະ ກໍເລີຍຖາມດັອກເຕີ ກໍໄດ້ເປັນຄວາມຮູ້ໄປນຳເນາະ ໃນມື້ນີ້ເນາະ
ລະບັດນີ້ ເຮົາກະໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າໄຂ້ເລືອດອອກ ໄຂ້ຍຸງລາຍແມ່ນແນວດຽວກັນ ລະບັດນີ້ ຄຳຖາມນີ້ອາດຊິເປັນຕາຕະຫຼົກ ຊິບໍ່ຕະຫຼົກແດ່ ບັດນີ້ໄຂ້ເລືອດອອກ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ບັດນີ້ໄຂ້ຍຸງລາຍນີ້ ບັດຍຸງມາກັດເຮົານີ້ ເ ຮົາລະເບິ່ງບໍ່ຮູ້ຊ້ຳຊະວ່າແມ່ນໄຂ້ ແມ່ນຍຸງລາຍກັດເຮົາບໍ່ ຫຼືວ່າແມ່ນຍຸງໃດກັດເຮົາຫັ້ນນະ ອ່າ ທີ່ຈິງຄັນໃນທາງການແພດເຮົາເອີ້ນວ່າ ອ່າ ສາກົນເນາະ ສາກົນເຂົາເອີ້ນວ່າ Dengue Fever ເນາະ ແມ່ນລະ ແຕ່ ເອີ ຖ້າປ ແ ປພາສາລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າຍຸງທີ່ມາກັດນະ ຈະເປັນຍຸງ Aedes aegypti ຫຼືວ່າເປັນຍຸງລາຍຫັ້ນ ເປັນຍຸງທີ່ວ່າກົ້ນມັນໄດ້ລາຍເນາະ ກໍເລີຍວ່າ ເອີ້ນ ເອີ້ນເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍເນາະ ແຕ່ວ່າໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ຍ້ອນວ່າມີອາການ ເລືອດອອກໃນໄລຍະທີ່ເປັນ ອ່າ critical phase ຫັ້ນນະ ໄລຍະທີ່ຮຸນແຮງ ມື້ທີສີ່ ຫາ ມື້ທີຫົກຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເຂົາເລີຍເອີ້ນວ່າ ພາສາໄທເຂົາກະເລີຍເອີ້ນວ່າ ອ່າ ປະເທດໄທເພື່ອນບ້ານເຮົາ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ເນາະ ເພາະວ່າເພິ່ນເຫັນເລືອດອອກ ແຕ່ວ່າທີ່ຈິງມັນກະແມ່ນອັນດຽວກັນເນາະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ອ່າ ຍຸງທີ່ມາກັດເຮົາຫັ້ນ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຍຸງລາຍ ຫຼື ຍຸງບໍ່ລາຍ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າແນ່ນອນແຫຼະ ເຮົາໄປ ກວດເລືອດເບິ່ງເນາະ ເຮົາໄປກວດເມັດເລືອດ ເມັດເລືອດ ຕຳລາເລືອດລວມເບິ່ງເນາະ ຖ້າເຮົາເຫັນ ອັນນ່າ ຜົນຂອງເລືອດນັ້ນເປັນໄປ ອາການສາດໄປທາງ ເຮົາບົ່ງມະຕິໄປ Dengue Fever ນັ້ນແຫຼະຄືຍຸງລາຍແນ່ ນອນ ເຖິງວ່າໝໍກໍບໍ່ເຫັນຄືກັນວ່າຍຸງລາຍ ຫຼື ບໍ່ລາຍມາກັດ ແມ່ນລະ ໂຕຄົນເຈັບ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າເຮົາສັງເກດຈາກ ອັນນ່າ ການກວດວິເຄາະຕ່າງໆເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ການ ເອີ test ຕ່າງໆ ເຮົາສາມາດບົ່ງມະຕິໄດ້ວ່ າຄົນນີ້ເປັນ dengue fever ຫຼືວ່າໄຂ້ຍຸງລາຍ ໄຂ້ເລືອດອອກເນາະ ກໍສາມາດ confirm ໄດ້ເລີຍ ເອີ ຜູ້ນີ້ເປັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍແລ້ວເນາະ ຫຼື ຈະເອີ້ນໄຂ້ເລືອດອອກກໍໄດ້ເນາະ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ ແມ່ນ ຄັນຊັ້ນ ອັນ ຜູ້ສຳພາ ດນີ້ຊິບໍ່ໄດ້ລະວັງໂຕ ສັງເກດໂຕເອງບໍວ່າ ເພາະເມື່ອວານນີ້ຍຸງກັດ ຍຸງກັດ ຕີຕາຍ ຕ້ອງ ເອີ ຕ້ອງເບິ່ງວ່າມີໄຂ້ບໍ່ ເພາະກັດມື້ນີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນເປັນໄຂ້ພາຍໃນມື້ນີ້ເນາະ ອາດຈະໄລຍະທີ່ເຊື້ອເຂົ້າໄປຫາຮ່າ ງກາຍເຮົາແລ້ວ ອາດຈະຟັກໂຕຢູ່ປະມານເຈັດວັນ ຫາ ສິບວັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງມີອາການໄຂ້ເນາະ ກະສະແດງວ່າຍຸງຄັນກັດ ກະຕ້ອງມີການຟັກໂຕຂອງຍຸງກ່ອນເນາະ ວ່າ ອາການຈັ່ງຊິສະແດງ ນ້ອງກະຄິດວ່ າກັດແລ້ວຈັ່ງໜ້ອຍຊິເປັນໄຂ້ເລີຍ
ເອີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄວປານນັ້ນເນາະ ບໍ່ໄວປານນັ້ນ ແລ້ວບັດນີ້ ອ່າ ມາຮອດຄຳຖາມທີ່ວ່າ ອັນ ອາການ ການລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ມັນມີເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າ ເທົ່າທີ່ເປັນມານີ້ ເຮົາຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ວ່າເຮົາຄວບຄຸມໄດ້ຢູ່ແ ມ່ນບໍ່ ສຳລັບວ່າ ໃນ ໃນ ອັນ ໃນ ໂຮງໝໍທີ່ທ່ານປະຈຳການຢູ່ຫັ້ນນະ ແປວ່າບໍ່ມີ ບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ວ່າເຮົາຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ຕົວະ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາ ຜ່ານມາເຮົາກະມີການຄວບຄຸມມາໂດຍ ໂດຍຕະຫຼອດເນາະ ແຕ່ວ່າກ ະຍັງ ອ່າ ມີການແຜ່ລະບາດຫຼາຍຢູ່ເນາະ ເຊິ່ງຄິດວ່າການຄວບຄຸມຍັງ ຍັງເຮັດເປັນ ໃນ ໃນ ສຳລັບໃນບ້ານເຮົາຍັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເນາະ ເທົ່າທີ່ທ່ານໝໍ ເບິ່ງ ເພາະວ່າຍັງມີຄົນໄຂ້ທີ່ເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍມາເນາະ ໃນປີນີ້ກໍລະບາດຫຼາຍພໍສົມຄວນເນາະ ເຈົ້າເນາະ ໂອ້ ເຈົ້າ ແລ້ວ ແລ້ວປີໃດທີ່ວ່າໄຂ້ເລືອດອອກ ອັນນ່າ ແຜ່ລະບາດໜັກກ່ອນໝູ່ນະເຈົ້າ ທີ່ຜ່ານມານະເຈົ້າ ທ່ານ
ທ່ານໝໍເອງບໍ່ຈື່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຫຼາຍ ຫຼາຍປີຜ່ານມາລະ ໜ້າຈະປະມານບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີຜ່ານມາ ທີ່ວ່າມີການລະບາດ ລະບາດໜັກ ໜ້າຈະກາຍກວ່າ 5 ປີຜ່ານມາແລ້ວເນາະ ທີ່ວ່າມີ ມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ທ່ານໝໍຍັງເປັນນັກຮຽນ ເ ອີ ປີ ປີ 4 ຫຼື ປີ 5 ນີ້ແຫຼະ ກະຫຼາຍ ເກືອບວ່າ 10 ປີລະ ທີ່ວ່າມີການລະບາດໜັກເນາະ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ມີການເສຍຊີວິດ ຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າອອກຂ່າວໄປໃນລະດັບອາເຊຍເນາະ ຄັນແມ່ນຕອນນັ້ນເດ້ເນາະ ມາເຖິງ ມາເຖິງຕ ອນນີ້ນີ້ ປີ 2023 ນີ້ເນາະ ກະມີການລະບາດອີກຮອບໜຶ່ງເນາະ ແຕ່ວ່າຖ້າທຽບກັບຮອບນັ້ນນະ ຖືວ່າບໍ່ໜັກເທົ່າຮອບນັ້ນເນາະ ເພາະປະຊາຊົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ ລະກະມີການ ເອີ ຕື່ນຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ ລະທາງສາທາລະນະ ສຸກເຮົາກໍອອກໄປເຮັດແຄມເປນຕ່າງໆ ທີ່ວ່າຊ່ອຍໃນການ ອັນ ສະກັດກັ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍເນາະ ລະມີການເຮັດອອກສື່ຕ່າງໆ ໃນໂຊຊຽວມີເດຍ ໃນການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດ ອ່າ ສະບູ ເອີ້ນວ່າສະບູຝຸ່ນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ທີ່ວ່າເອົາໄປຖິ້ມໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ມີນ້ຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍຸງລາຍມັນໄປໄຂ່ໃສ່ ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ມັນດີ ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ນະເຈົ້າ ກະ ສາທາລະ ນະສຸກກະເຫັນເພິ່ນ ອ່າ ເຮັດແບບນັ້ນ ແຄມເປນແບບນັ້ນຢູ່ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າກະຍັງ ກະຍັງມີການລະບາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຈົ້າ ເຈົ້າ ບັດນີ້ກະຢາກໃຫ້ ດຣ ເນາະ ແນະນຳວິທີປ້ອງກັນໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ວ່າເພິ່ນຢູ່ຫ່າງໄກສອ ກຫຼີກ ເຂົ້າບໍ່ເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກໄຂ້ຍຸງລາຍແດ່ເຈົ້າ ວ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ລະກະອາຫານທີ່ຄວນກິນ ບໍ່ ບໍ່ຄວນກິນ ລະມັດລະວັງໃນຍາມເປັນໄຂ້ຫັ້ນຈັ່ງໃດແດ່ເນາະ
ອ່າ ທ່ານໝໍຢາກແນະນຳສຳລັບປະຊາຊົນເນາະ ທີ່ທົ່ວໆໄປ ທັງຢູ່ຫ່າງໄກ ລະຢູ່ໃນເມືອງ ກໍຄືໃນຊ່ວງໄລຍະລະດູຝົນ ເປັນຊ່ວງທີ່ໄລຍະໄຂ້ຍຸງລະບາດເນາະ ກະຄວນທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງເນາະ ໃນການທີ່ວ່າ ອ່າ ສະ ສົມນ້ຳຕາມກະໂປະກະປ໋ອງຫຍັງຕ່າງໆເນາະ ໃຫ້ທຳລາຍເນາະ ໃຫ້ຂວ້ຳຖິ້ມເໝິດເນາະ ລະກະຖ້າຫາກວ່ານອນເນາະ ຕ້ອງນອນກາງມຸ້ງ ນອນຢູ່ໃນມຸ້ງເນາະ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໃນການຕິດເຊື້ອ ແລ ະ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະໄປໃນບ່ອນທີ່ມີເຂດລະບາດ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ໝູ່ບ້ານນີ້ມີຄົນເຈັບເປັນໄຂ້ຍຸງລາຍ 2-3 ຄົນເນາະ ເຮົາບໍ່ຄວນທີ່ຈະ ອ່າ ໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ຫຼືວ່າໄປນອນຢູ່ແຖວນັ້ນ ເພາະວ່າເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສ່ຽງໃ ນການທີ່ຈະຕິດເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າຍຸງທີ່ ອ່າ ມີໃນໝູ່ບ້ານນັ້ນກັດໄປແລ້ວສາມຄົນເນາະ ແຜ່ໄປແລ້ວສາມຄົນ ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະບິນໄປໃສໃນໝູ່ບ້ານນັ້ນເນາະ ຖ້າຫາກເຮົາໄປນອນ ຫຼືເຮົາໄປທ່ຽວໃນບໍລິເວນທີ່ ມີເຂດລະບາດ ເຮົາອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການ ອ່າ ຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍຸງລາຍໄດ້ເນາະ ສະນັ້ນກໍຄວນທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງແຫຼະເຈົ້າເນາະ ແລ້ວກະຖ້າຫາກຢູ່ບ້ານກໍຄວນທີ່ຈະເປີດ ອ່າ ປ່ອງຢ້ຽມເນາະ ໃຫ້ມີການລະ ບາຍຂອງລົມ ມີການອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງ ອ່າ ຊຸ່ມຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນເນາະເຈົ້າເນາະ ກະໃຊ້ ສາມາດໃຊ້ສະເປໃນການ ອ່າ ຂ້າຍຸງເນາະ ສີດຍຸງເນາະ ເວລາເຮົາອອກຈາກນອກບ້ານ ເຮົາກະສີດແລ້ວ ກໍອັດປະຕູໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະເປີດ ມາຮອດກະເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ມາເປີດພັດລົມເພື່ອໃຫ້ໄລ່ອາກາດຫັ້ນນ່າເຈົ້າເນາະ ກະເປັນການປ້ອງກັນອີກອັນໜຶ່ງເນາະເຈົ້າເນາະ ອ່າ ນອກຈາກທີ່ວ່າດັອກເຕີປະຈຳກາ ນຢູ່ໂຮງໝໍນີ້ແລ້ວ ດັອກເຕີຍັງມີຄລີນິກເປັນຂອງສ່ວນຕົວອີກແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ອໍ ເຈົ້າ ກະ ທ່ານໝໍກະເຮັດ ເອີ ຄລີນິກນ້ອຍໆຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ເຮືອນຂອງເຈົ້າຂອງເອງເຈົ້າ ກະບໍ່ແມ່ນຄລີນິກໃຫຍ່ອີ່ຫຍັງແຫຼະເຈົ້າ ສຳລັບບໍລິກາ ນ ຊາວບ້ານຊຸມຊົນບໍລິເວນໃກ້ໆເນາະ ແປວ່າກວດອາການທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ
ເຈົ້າ ແມ່ນແຫຼະ ທ່ານໝໍກະປິ່ນປົວພະຍາດທົ່ວໄປເນາະ ແຕ່ວ່າທ່ານໝໍເປັນສະເພາະທາງພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ກໍຈະເນັ້ນໄປທາງ ອ່າ ພວກນີ້ແຫຼະເຈົ້າ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫຼືວ່າອີ່ຫຍັງ ເຮົາກໍໃຫ້ຄຳແນະນຳເນາະ ຖ້າຫາ ກມີອາການ ອ່າ ເຕືອນ ເຮົາກະແນະນຳໃຫ້ໄປນອນໂຮງໝໍເນາະ ຖ້າຫາກອາການບໍ່ຮຸນແຮງ ເຮົາກະແນະນຳໃຫ້ພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ແລ້ວກະ ອ່າ ຄວນຈະກິນອາຫານ ຫຼີກລ້ຽງອີ່ຫຍັງແດ່ເນາະ ເຮົາກະໄດ້ແນະນ ຳເຂົາເຈົ້າຢູ່ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອັນນ່າ ມາຮອດນີ້ກະມີແຕ່ວ່າເພິ່ນກໍບີຊີເດີ້ ເພິ່ນ ແມ່ນເຈົ້າ ດັອກເຕີກໍບີຊີ ເສຍ ເສຍເວລານຳ ນຳດົນ
ກໍຂອບໃຈຫຼາຍເຈົ້າ ເປັນຫຍັງ ຍິນດີເຈົ້າ ກໍຂໍລາຄວາມລົມເພິ່ນເນາະ ເຈົ້າ ແລະມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍລາຄວາມລົມນຳດັອກເຕີເນາະ ທີ່ວ່າ ເອີ ໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ແຫຼະ ເຈົ້າ ແລ້ວກໍຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານເນາະເຈົ້າເນາະ ເຈົ້າ
ກໍຂໍລາລົມສະບາຍດີຕອນນີ້ເລີຍເນາະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ
ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ EP 12 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາສອງຄົນຕ້ອງລາໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ EP ຕໍ່ໄປ ສະບາ ຍດີ